ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ بۇ سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىمىز ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز بۇ سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز ئەزىز تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز
ۋال سترىت ژۇرنىلى گېزىتىنىڭ ئون تۆتىنچى سېنتەبىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئامېرىكا ۋە باشقا غەرب دۇنياسىدىكى تەۋەككۈل مەبلىغى ساھىبلىرى خىتايدىكى دورىگەرلىك، ئىچ كېسەللىكلىرى ۋە بىئولوگىيە تېخنىكىسى ساھەسىگە سېلىۋاتقان مەبلىغىنى زور دەرىجىدە قىسقارتىشقا باشلىغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ خىتايدىكى بىئولوگىيە ساھەسىگە سالغان مەبلىغى ئون توققۇز مىليارد ئامېرىكا دوللىرىدىن ئاشقان بولسا، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى مەبلەغنىڭ چېكىندۈرۈلۈشى سەۋەبىدىن بۇ سان بىردىنلا سەككىز مىليارد دوللارغا چۈشۈپ قالغان. بۇ خىلدىكى مەبلەغ چېكىندۈرۈش ھەرىكىتىگە ئاساسلىقى خىتايدىكى ئىقتىسادىي ساھەنىڭ لىڭشىپ قېلىۋاتقانلىقى ھەمدە ئۇنىڭ سىياسىي جۇغراپىيە ساھەسىدە كۆرۈلۈۋاتقان جىددىيلىك مۇھىم سەۋەب بولغان. يەنە كېلىپ بۇ ھال ئىزچىل تۈردە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەكىتلەۋاتقان نۇقتىلارنىڭ بىرى بولۇپ، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتايدىكى بىئولوگىيەلىك تېخنىكىلارغا مەبلەغ سالغۇچىلارنىڭ ماھىيەتتە خىتاي ئىجرا قىلىۋاتقان قىرغىنچىلىققا ۋاسىتە تىلىك ياكى بىۋاسىتە ھالدا شېرىك بولۇپ قالىدىغانلىقىنى تەكىتلەۋاتقان ئىدى. چۈنكى ئۇيغۇر دىيارىدىكى زور كۆلەملىك تۇتقۇن ۋە قىرغىنچىلىقتا غەرب شىركەتلىرى تەمىن ئەتكەن بىئولوگىيەلىك تېخنىكىلار ئاچقۇچلۇق رول ئوينىغان بولغاچقا، بۇ ساھەنى خىتاينىڭ كونترول قىلىۋېلىشى زور ئەندىشىلەرگە سەۋەب بولغان ئىدى. دىپلومات گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورىدا كۆرسىتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ خىل يۈزلىنىشتىن ئىزچىل ئەنسىرەۋاتقانلىقى مەلۇم. شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇلار ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئاۋغۇستتا چەت ئەل شىركەتلىرىنىڭ ساغلاملىق ۋە بىئولوگىيە ساھەسىگە مەبلەغ سېلىش مۇھىتىنى ياخشىلاش ھەققىدىكى يېڭى بەلگىلىمىنى ئېلان قىلغان. ئەمما ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە، بۇ بەلگىلىمىلەر نامدا مەبلەغ سېلىش مۇھىتىنى ياخشىلاش دېيىلسىمۇ، بۇنىڭ مەزمۇنى ئەمەلىيەتتە چەت ئەل شىركەتلىرىنى تېخىمۇ قاتتىق كونترول قىلىشنى كۆزلىگەن ئىكەن.

چۈنكى بىزنىڭ كەلگۈسىمىز ھەرقاچان سىلەرنىڭ كەلگۈسىڭلار بىلەن چەمبەرچاس باغلانغان دېگەن ئۇ شۇنىڭدىن كېيىن نۆۋەتتە بەزى دۆلەتلەرنىڭ ئامېرىكا ھەققىدىكى ناتوغرا بايانلىرىغا رەددىيە بېرىپ بۇ يەردىكى ھەرقانداق ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى ھېچقاچان بىرەر دۆلەتنى قىسماققا ئېلىشنى كۆزلىمەيدۇ خىتاي ھەققىدە مەن شۇنى يەنە بىر قېتىم ئېنىق تەكىتلەپ قوياي

ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى گېرمانىيەنىڭ بېيجىڭدىكى باش ئەلچىسى پاترىشا فلورنى چاقىرتىپ، گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالېنا بېربوك خانىمنىڭ شى جىنپىڭنى دىكتاتور دەپ ئاتىغانلىقىغا نارازىلىق بىلدۈرگەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالېنا خانىم ئامېرىكا زىيارىتى جەريانىدا فوكس خەۋەرلىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ھەمدە شى جىنپىڭنى دىكتاتور دەپ ئاتىغان. ئۇ شۇ ۋاقىتتا ئۇكرائىنا ئۇرۇشى ھەققىدە سۆز قىلىپ، بۇ ئۇرۇشتا جەزمەن ئۇكرائىنا يېڭىشى كېرەك. چۈنكى دىكتاتورلار ئەمەس، بەلكى ئەركىنلىك ۋە دېموكراتىيە غەلىبە ساھىبى بولۇشى لازىم دېگەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق قىلمىشى تاشقى دۇنياغا مەلۇم بولغاندىن كېيىن، ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم غەرب ئەللىرى غەرب دۇنياسىنى خىتاي بىلەن بولغان ئىقتىسادىي ئالاقە ئىشلىرىدا ئەستايىدىللىق بىلەن ئويلىشىپ ئىش كۆرۈشكە ئۈندەپ كەلگەن ئىدى. ئەمما گېرمانىيە بۇ جەھەتتە ئەڭ پاسسىپ ئورۇندا بولۇپ، ئۇلارنىڭ خىتاي بىلەن بولغان غايەت زور قىممەتتىكى سودا مۇناسىۋىتى، جۈملىدىن گېرمانىيە ئاپتوموبىل سانائىتىنىڭ ئەڭ چوڭ بازىرى خىتاي بولۇشىدەك رېئاللىق، بۇنىڭدىكى ئەڭ چوڭ توسقۇنلۇق دەپ قارىلىپ كەلگەن. دەرۋەقە چەت ئەل سىياسىيونلىرىنىڭ شى جىنپىڭنى دىكتاتور دەپ ئاتىشى كۆپ قېتىم مەلۇم بولغان ھادىسىدۇر. ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېنمۇ شى جىنپىڭنى دىكتاتور دەپ ئاتىغان. ئەمما بۇنىڭلىق بىلەن ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىنىڭ بۇزۇلۇپ كەتمەيدىغانلىقىنىمۇ ئەسكەرتكەن ئىدى.

خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭ يېقىندا جەنۇبىي ئافرىقىنىڭ پايتەختى يوھاننېسبۇرگ شەھىرىدە ئېچىلغان كېسەك دۆلەتلەر يىغىنىدا ئۆزى سۆز قىلىشقا ئورۇنلاشتۇرۇلغان كۈنى سەۋەبسىزلا يىغىنغا قاتناشمىغانىدى كېيىنچە خىتاي سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭنىڭ ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇشى خىتاي دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى لى شاڭفۇنىڭ

ئۇلارنىڭ تور بېتىدە ئېلان قىلىنغان ئوچۇق مەكتۇپتا مايك گاللاگېر ئەپەندى ئايرىم-ئايرىم ھالدا ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى رەسمىي قانۇنغا ئايلانغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇنى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى قاتتىق ئىجرا قىلىشنى تەلەپ قىلغان. شۇنداقلا بۇ قانۇنلاردىكى ماددىلار بويىچە ئۇيغۇر دىيارىدىكى قاباھەتلەرگە جاۋابكار بولغان خىتاي ئەمەلدارلىرىغا جازا ئېلان قىلىش لازىملىقىنى تەكىتلىگەن. ئوچۇق مەكتۇپتا گاللاگېر ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتقان قىرغىنچىلىقىنىڭ سورىقى بولۇشى كېرەكلىكىنى،

ۋە دۇنيا تەرتىپىدىكى جىددىي مەسىلىلەرنى مۇزاكىرە قىلىدۇ مۇشۇنداق بىر پەيتتە ئامېرىكىدىكى نوپۇزلۇق ئاقىللار ئامبىرى بولغان ئاتلانتىك كېڭىشى ۋە ھەمدە كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى بىرلىكتە بې دې تې ئومۇمىي مۇنازىرىسىگە يانداش بىر پائالىيەت ئۇيۇشتۇرۇپ خەلقئارانىڭ دىققىتىنى ئۇيغۇر مەسىلىسىگە تارتماقچى بولغان بۇ پائالىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئادالەتكە ئېرىشىشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىشنىڭ يوللىرى ئۈستىدە مۇزاكىرە بولىدىغان بولۇپ يىغىندا ھۆكۈمەت ئەربابلىرى دىپلوماتلار كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى ۋە تەتقىقاتچىلاردىن بولۇپ نۇرغۇن يۇقىرى دەرىجىلىك مېھمانلار سۆزگە چىقىدىكەن يىغىنغا بې دې تې غا ئەزا ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ ۋەكىللىرىمۇ تەكلىپ قىلىنغان

سىلەرنىڭ ۋەكىللەر ئۆمىكىڭلارنىمۇ خىتايغا قارشى بۇ پائالىيەتكە قاتناشماسلىققا كۈچلۈك دەۋەت قىلىمىز دېيىلگەن بۇ خەتتە يەنە پائالىيەتنى ئۇيۇشتۇرغۇچى ئىككى ئورۇن خىتايغا قارشى داڭلىق تەشكىلاتلار دەپ ئەيىبلەنگەن بولۇپ بۇ مۇھاكىمە يىغىنىنىڭمۇ خىتاينىڭ ئىشىغا ئارىلاشقانلىق بولىدىغانلىقى قەيت قىلىنغان خىتاينىڭ بې دې تېدىكى ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ خېتىدە يەنە مۇنۇلار دېيىلگەن ئۇلار يالغاننى ئويدۇرۇپ ھەقىقەتكە ھۆرمەت قىلماي شىنجاڭ ھەققىدە يامان غەرەزلىك خاتا ئۇچۇرلارنى تارقىتىشقا قىزىقىدۇ ئۇلار يەنە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى سىياسىي قورال سۈپىتىدە ئىشلىتىپ شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىنى بۇزۇپ خىتاينىڭ تىنچ تەرەققىياتىغا توسقۇنلۇق قىلماقچى يۇقىرىدىكى بۇ خەت ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئاشكارىلانغاندىن كېيىن كۈچلۈك ئىنكاس قوزغىدى بۇ پائالىيەتنى ئۇيۇشتۇرغۇچى ساھىبخان ئورۇنلارنىڭ بىرى بولغان كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى مايا ۋاڭ رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتىنى كىشىنى چۆچۈتۈرغان ھەرىكەت دېدى
ھەرقايسى دۆلەت باشلىقلىرى يىغىلىپ دۇنيا مەسىلىلىرىنى مۇزاكىرە قىلىدىغان بىر يىغىن مەزگىلىدە كىشىلىك ھوقۇقنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش مەجبۇرىيىتى بولغان ئەزا دۆلەتنىڭ باشقا ئەزا دۆلەتلەرنى بۇ پائالىيەتكە قاتناشماسلىق توغرىسىدا تەھدىد قىلىشى كىشىنى ھەقىقەتەنمۇ چۆچۈتىدىغان بىر ناچار ھەرىكەت بىز ئەزا دۆلەتلەرنى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى ۋە ئاتلانتىك كېڭىشى تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان بۇ يانداش پائالىيەتكە چوقۇم قاتنىشىشقا ھەمدە بې دې تې ئومۇمىي كېڭىشى مۇنازىرىسىدىمۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا چاقىرىمىز. يۇقىرىدىكى بۇ ئىككى ئورگان تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان يانداش پائالىيەتتىكى سۆزلىگۈچىلەر ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ يەر شارى جىنايى ئىشلار ئەدلىيەسىگە مەسئۇل ئالاھىدە ئەلچىسى بەت ۋەن شاك خانىم، ياۋروپا ئىتتىپاقى تاشقى ھەرىكەت مۇلازىمىتىنىڭ كۆپ تەرەپلىك ئىشلارنى باشقۇرۇش دىرېكتورى بېلىن مارتىنېز كاربونېل بې دې تې نىڭ كىشىلىك ھوقۇق سابىق ئالىي كومىسسارى خەلقئارا تىنچلىق ئىنستىتۇتى باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى شاھزادە زەيىد رائاد ئەل ھۈسەيىن قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن بۇندىن باشقا يەنە خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇللىرىمۇ سۆزلىگۈچىلەر قاتارىدا ئورۇن ئالغان مەزكۇر يىغىننىڭ ساھىبخان ئورۇنلىرىنىڭ بىرى بولغان ئاتلانتىك كېڭىشىنىڭ تەكلىپلىك تەتقىقاتچىسى ئادۋوكات رەيھان ئەسەتمۇ بۇ يانداش پائالىيەتتىكى سۆزلىگۈچىلەرنىڭ بىرى ئۇ رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ بې دې تېدىكى ئومۇمىي مۇنازىرە مەزگىلىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ كۈن تەرتىپكە كېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى بۇنىڭغا يول قويۇلماسلىقى لازىملىقىنى بىلدۈردى ئۇ رادىيومىزغا ئەۋەتكەن ئېلخېتىدە مۇنداق دەپ يازغان

ۋە شۇنىڭدەك باشقا دۇنيا رەھبەرلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنىڭ بۇ ئەندىزىسىنى بايقىشىنى، بىزنىڭ تەھلىللىرىمىزنى ئاڭلىشىنى ۋە ھەل قىلغۇچ ھەرىكەت قوللىنىپ، ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ۋەھشىيلىكنى تۈگىتىشنى تەلەپ قىلىمەن. خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتىدىن كېيىن ئامېرىكىنىڭ بې دې تېدا تۇرۇشلۇق ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ باياناتچىسىمۇ دۆلەت ئوبزورى تورىغا سۆز قىلىپ ئامېرىكىنىڭ خىتاينىڭ بۇ بېسىمىنى قاتتىق تەنقىد قىلىدىغانلىقىنى ھەمدە ئۆزلىرىنىڭ ھەر پۇرسەتتە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى تىلغا ئېلىشتىن توختاپ قالمايدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن تەتقىقاتچى مايا ۋاڭ ھەر قايسى ئەزا دۆلەتلەرنىڭ بې دې تې ئومۇمىي كېڭىشى مۇنازىرىسىدە ۋە باشقا ھەر پۇرسەتتە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ بې دې تېدىن ھەرىكەت تەلەپ قىلىشى لازىملىقىنى بىلدۈردى ئۇ ھېچ بولمىغاندا كىشىلىك ھوقوق ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ دوكلاتى ئۈستىدىن ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈش ئەپ بېرىلىشى لازىم دېدى
بىز كىشىلىك ھوقوق ئالىي كومىسسارى ۋولكەر تۈركنى ئۆز ئىشخانىسى ئېلان قىلغان دوكلات ئۈستىدىن ئىز قوغلاش قىلىشىنى تەلەپ قىلىمىز ئۇ گەرچە دوكلاتتىن كېيىن تەكشۈرۈش باشلايدىغانلىقىنى دېگەن بولسىمۇ، ھازىرغىچە كونكرېت بىر پىلان ئوتتۇرىغا قويمىدى، ھەرىكەت باشلىمىدى. بىز ئۇنىڭ چاققانراق بولۇشىنى تەلەپ قىلىمىز.
ئاتلانتىك كېڭىشى بۈگۈن، يەنى ئون توققۇزىنچى سېنتەبىردە ئېچىلىدىغان بۇ يانداش پائالىيەت ھەققىدىكى چۈشەندۈرۈشىدە بې دې تېنىڭ دوكلاتىنىڭ خەلقئارا جەمئىيەتكە زۆرۈر بولغان بىر ئويغىنىش چاقىرىقى ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتكەن چۈشەندۈرۈشتە مۇنداق دېيىلگەن رايوندا داۋام قىلىۋاتقان كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن مەجبۇرىي ئەمگەك ئائىلىلەرنى پارچىلاش ئۇيغۇر تىلى مەدەنىيىتى دىنى ۋە كىملىكىنى باستۇرۇش رېئاللىقى شۇنى ئىسپاتلايدۇكى خەلقئارا قىلىشقا تېگىشلىك يەنە نۇرغۇن ئىشلار بار خەلقئارا جەمئىيەت داۋاملىشىۋاتقان ۋەھشىيلىكنى توختىتىشى ئائىلىلەرنى يېقىنلىرى بىلەن جەم قىلىشى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئۆتكۈزۈۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جازاسىز قېلىشىنى رەت قىلىشى كېرەك

ئون يەتتىنچى سېنتەبىر كۈنى مۇھاپىزەتچى تورىدا ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدە خىتاي كومپارتىيە باش سېكرېتارى شى جىنپىڭنىڭ خىتايدا يۈز بەرگەن تەبىئىي ۋە ئىجتىمائىي ئاپەتلەرگە جۈملىدىن ئىقتىسادىي مەسىلىلەرنى ئىككىنچى ئورۇنغا قويۇپ ئۆز ھوقۇقىنى مۇستەھكەملەشنىلا ئەڭ چوڭ نىشان قىلىپ خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي مەسىلىلىرىنى تېخىمۇ ئېغىرلاشتۇرۇۋاتقانلىقى تەھلىل قىلىنغان شى جىنپىڭنىڭ مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىقىدىكى خىتاينىڭ كەلگۈسى ۋەزىيىتى ئىقتىسادىي ئەھۋالى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ تەقدىرى قانداق بولىدۇ تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتىكى پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ چەت ئەل تاراتقۇلىرى ئېلان قىلىۋاتقان ئىقتىسادىي خەۋەر ۋە مۇلاھىزىلەردە خىتاينىڭ ئىقتىسادى ئىزچىل مۇھىم تېما بولۇپ كەلمەكتە بۇ مۇلاھىزىلەرگە قارىغاندا خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ناچارلىشىشى ھازىر دۇنيا ئىقتىسادىغىمۇ تەسىر كۆرسىتىۋاتقان بولۇپ بۇ بىر ياقتىن خىتاينىڭ يەنىلا دۇنيادىكى ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە ئىكەنلىكى دۇنيا سودىسى ۋە خەلقئارا مال تەمىنلەش زەنجىرىدىكى ئورنى تۈپەيلىدىن بولسا يەنە بىر ياقتىن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىنى مۇھىم ئىقتىسادىي بازا قىلىپ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى ئارقىلىق دۇنيانى قاپلاش ۋە بايلىق توپلاش پىلانىنى ئىجرا قىلىۋاتقانلىقى تۈپەيلىدىن ئىكەن چەت ئەل شىركەتلىرى خىتاينى تاشلاپ چىقىپ كەتسە خىتايغا مەبلەغ سالغۇچىلار خىتايغا قىزىقمىسا چەت ئەل سەرمايىسى ئازلاپ كەتسە تاشقى سودىسى چېكىنسە چەت ئەلدىن تېخنىكا ۋە مەبلەغ كىرمىسە خىتاي يەنە تەرەققىي قىلالامدۇ ئىشىكنى سىرتقا ئېچىۋېتىپ گۈللەنگەن خىتاي بۈگۈن ماۋزېدۇڭ دەۋرىدىكىگە ئوخشاش ئىشىكنى تاقاپ كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ چوڭ ئىش قىلىش ئىشلەپچىقىرىش بىلەن ئىستېمالنى دۆلەت ئىچىدە ئايلاندۇرۇش بىلەن راۋاج تاپالامدۇ ئون يەتتىنچى سېنتەبىر كۈنى مۇھاپىزەتچى تورىدا ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدە خىتاي كومپارتىيىسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭنىڭ پەقەت ھاكىمىيەتنى يەنى ئۆز ھوقۇقىنى مۇستەھكەملەشنىلا ئەڭ چوڭ نىشان قىلىپ خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي مەسىلىلىرىنى تېخىمۇ ئېغىرلاشتۇرۇۋاتقانلىقى تەھلىل قىلىنغان خىتايدىكى كرىزىس ئېغىرلاشقانچە شى جىنپىڭ ھەممىنى كونترول قىلىشنى بوشىتىش سادالىرىغا دۇچ كەلدى دېگەن تېمىدا يېزىلغان بۇ ماقالىدە شى جىنپىڭنىڭ خىتايدا يۈز بەرگەن كەلكۈن ئاپىتى ئىقتىسادىي چۆكۈش يوقاپ كەتكەن مىنىستىرلار ھەققىدە ھېچنېمە دېمىگەنلىكى ئۇنىڭ ئەڭ چوڭ غېمىنىڭ پەقەت ئۆز تەختىنى مۇستەھكەم ساقلاش ئىكەنلىكى ۋە بۇنىڭ بۈگۈن خىتايدىكى ئەڭ چوڭ مەسىلە ئىكەنلىكى كۆرسىتىپ بېرىلگەن ماقالىدە مۇنداق دېيىلگەن سەككىزىنچى ئايدا جەنۇبىي ئافرىقىدا ئېچىلغان كېسەك دۆلەتلەر باشلىقلىرى يىغىنىدا شى جىنپىڭ دۆلەت باشلىقلىرى سۆزلەيدىغان يىغىنغا قاتناشمىدى شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا شى جىنپىڭ ھەققىدە بىر ۋىدېئو تارقالدى بىر خىتاي كاتىپ شى جىنپىڭنىڭ ئارقىسىدىن ئەگىشىپ يۈگۈرۈپ كەلدى ئەمما ئىشىكباقار ئۇنى ئىشىكنىڭ سىرتىدا توسۇپ قويدى ئىشىك ئېتىلگەندىن كېيىن يالغۇز قالغان شى جىنپىڭ ئارقىسىغا قاراپ قاراپ قويدى گاڭگىراپ قالدى ۋە تەمتىرىگەن ھالدا ئالدىغا قاراپ ماڭدى بۇ ئىش بىر تەرەپتىن شى جىنپىڭنىڭ ئۆز سالامەتلىكى سىياسىي كرىزىس ۋە قەستلەشلەردىن گۇمان قىلىدىغانلىقىنى كۆرسەتسە يەنە بىر جەھەتتىن ئۇنىڭ ھېچنېمە بىلەن چاتىقى يوق ئۆز يولىنى داۋام قىلىدىغانلىقىنى سىمۋوللۇق شەكىلدە كۆرسىتىپ بەردى ماقالىدە ئېيتىلىشىچە شى جىنپىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن باشلاپ ئامېرىكا بىلەن بولغان سودا جېڭى كوۋىد ۋىرۇسى ۋاكسىنا سەتچىلىكى يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش قامال سىياسىتىنىڭ بالايىئاپەتلىرى ئاق ۋاراق ئىنقىلابىدىكى قارشىلىقلار ۋە باشقا مەسىلىلەرگە دۇچ كەلدى ئەمدىلىكتە ئىقتىسادىي چېكىنىش ئەڭ مۇھىم مەسىلىگە ئايلاندى ئامېرىكىدىكى رەند سىياسەت تەتقىقات ئورنىنىڭ ئىستراتېگىيە ۋە خەۋپسىزلىك مۇتەخەسسىسى رايمون كو بۇ ماقالىدە بايان قىلىنغان تېما ھەققىدە كۆز قارىشىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى
مەنچە خىتاي ھازىر قەرز ۋە ئىقتىسادىي قۇرۇلما دېگەندەك كۆپلىگەن مەسىلىلەرگە دۇچ كەلدى. ئەمما بۇلارنى ھەل قىلىشقا يېقىن كەلمىدى. ئىقتىسادنى گۈللەندۈرۈش ئۈچۈن ئىستېمالنى جانلاندۇرۇش، پۇقرالارنىڭ پۇل خەجلەش ئىشەنچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. ھالبۇكى شى جىنپىڭ كوللېكتىپقا دۆلەتتىن سەدىقە قىلىش ئىدىيەسىدىن ۋاز كەچمىدى ۋە ئۇنى پاراۋانلىق دەپ ئاتىدى. بۇ ئەسلىدە كوممۇنىستلارنىڭ قىلىدىغان ئىشى ئەگەر بۇنداق قىلساڭ ئىقتىسادىي تۈزۈلمىدىكى غەلىبە قىلغۇچىدىن مەغلۇپ بولغۇچىغا ئايلىنىسەن بۇنداق ئۆزگىرىشنىڭ سىياسىي خەتىرى بەك چوڭ خىتاينىڭ ئىقتىسادى چۆكۈۋاتقان ئەھۋالدا خىتاي يەنە داۋاملىق تۈردە بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنى داۋاملاشتۇرالامدۇ رايموند كو بۇ ھەقتە جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى. مەن شۇنى دېيەلەيمەنكى، خىتايدا ئىقتىساد ناچارلاشسا، خىتايغا سىياسىي مەسىلە كەلتۈرىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ مەسىلىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلالامدۇ يوق، ئېنىق بىر نەرسە دېگىلى بولمايدۇ. بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى مەنچە خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى تەڭپۇڭسىزلىقنىڭ بىر ئالامىتى. خىتاينىڭ ئىقتىسادى ئاساسەن ئەرزان بىنا، ئەرزان ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىغا مەركەزلەشكەن. خىتاي بازىرى بۇنىڭغا تويۇنۇپ قالغاچقا خىتاي خەلقئاراغا يۈزلەندى. بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنى خىتايدىكى ئىقتىسادىي چۆكۈش، ناچار قەرز مەسىلىسى بىلەن باغلىغاندا بۇنى خىتاي ئىقتىسادىي مودېلىنىڭ ئاخىرقى چېكى دېيەلەيمىز.
ماقالىدە تەھلىل قىلىنىشىچە شى جىن پىڭنىڭ نەزىرىدە خىتايدىكى تەبىئىي ئاپەت سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسى ئىككىلەمچى مەسىلىلەر بىرىنچى مەسىلە ھوقۇقنى چىڭ تۇتۇپ تۇرۇش بۇنىڭ ئۈچۈن ھەرقانداق بەدەل تۆلەشكە رازى بولۇش ئۇ ئۆز ھوقۇقىنى قوغداش ئۈچۈن پۈتۈن ھوقۇقنى ئۆز قولىغا مەركەزلەشتۈردى ئەمەلدارلار ۋە پۇقرالارنى باشقۇرۇشنى قاتتىق چىڭىتتى مۇشۇنداق قىلغانچە نارازىلىق كۈچەيدى ۋە ئۇنىڭغا تەھدىت پەيدا بولۇشقا باشلىدى دېمەك شى جىن پىڭ مۇستەبىتلەشكەنسېرى خىتايدا مەسىلىلەر شۇنچە كۆپەيدى مەسىلىلەر كۆپەيگەنسېرى ئۇنىڭ مۇستەبىتلىكى تېخىمۇ ئاشتى بۇنداق ناچار ئايلىنىش ھازىر خىتايدىكى ئەڭ چوڭ كرىزىسقا ئايلاندى ماقالىدە مۇنداق دېيىلگەن شى جىنپىڭ دۇچ كەلگەن ئاساسلىق قىيىنچىلىق ئۇنىڭ ھوقۇقپەرەسلىكى كەلتۈرۈپ چىقارغان خىرىستۇر ئەگەر سېنىڭ ئەتراپىڭدا ئىشەنچلىك ئادەملىرىڭ ئازلاپ كەتسە بىر كىمدىن ياخشى ئۇچۇر مەسلىھەت ئالالىشىڭ قىيىن خىتايدا ئىقتىساد ۋەيران بولۇشقا باشلىدى ئۆي مۈلۈك كرىزىسى ئاللىقاچان يامرىدى ئىشسىزلىق ئېغىرلاشتى ھۆكۈمەت بۇ ھەقتە ئېنىق سانلىق مەلۇمات بېرىشنى توختاتتى ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئىقتىساد پەنلىرى دوكتورى قەيسەر مىجىت خىتاي ئىقتىسادىدا ئەڭ مۇھىم ئورۇن ئىگىلەيدىغان ئۆي مۈلۈك بازىرىنىڭ كاساتلاشقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى ئادەتتە خىتاينىڭ ئىقتىسادىنىڭكى ئېشىشىدا مۇشۇ نېمە ناھايىتى چوڭ رول ئوينىغان

باشقىلارنىڭكى تەلىپى ئازايدى دېگەن گەپ يەنى خىتاينىڭ مېلىنى ئاز سېتىۋالسا خىتاينىڭ پۇلىغا بولغان تەلەپ ئازىيىدۇ دېگەن گەپ بىراۋنىڭ پۇلىنى خەق نېمىشقا تۇتىدۇ شۇ خەقنىڭ پۇلىنى تۇتۇپ شۇ خەقنىڭ تاۋارىنى مۇلازىمىتىنى ئىستېمال قىلىمەن دەپ تۇتىدۇ ئەمدى بۇ خىتاينىڭ مېلىغا بولغان ئىستېمال ئازايغاندىن كېيىن ئۇنىڭ پۇلىنى تۇتۇشنىڭ ھاجىتى يوق ئۇنىڭ پۇلىنى تۇتمايدۇ دېگەن گەپ ماقالىدە ئېيتىلىشىچە خىتايدىكى بارلىق ئەمەلدارلار ھازىر مۇتلەق ھالدا شى جىنپىڭنىڭ ئېغىزىغا قارايدىغان بولۇپ كەلكۈن كېلىپ بوران چىقىپ ۋىرۇس تارقاپ خەلققە زىيان بولسا بولسۇنكى ھېچكىم كاللا ئىشلىتىپ شى جىنپىڭنىڭ بۇيرۇقىغا خىلاپ ئىش قىلىپ ۋەزىپىسىدىن ئايرىلىشنى خالىمايدىكەن شى جىنپىڭنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا خىتاي بارغانچە ئامېرىكا ۋە ياۋروپادىن يىراقلىشىشقا ئەركىن دېموكراتىك دۆلەتلەردىن يىراقلىشىشقا

بەشىنچى ئايدا ئۆتكۈزۈلگەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى باشلىقلىرى يىغىنىدا شى جىنپىڭ ئۇلار بىلەن سودا كېلىشىمى تۈزۈپ شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش سىياسىتىنى قوللاپ بېرىشنى قولغا كەلتۈردى ئەگەر شى جىنپىڭ بۇ يازدا بەزى تەنقىدلەرگە ئۇچرىغان ۋە خەلقنىڭ نارازىلىقىنى بىلگەن بولسا ئۆز سىياسىتىنى ئۆزگەرتىمەن دېسە ئۆزگەرتەلەيدۇ بەلكىم ئۇ دەسلەپتە خەلقنى باستۇرۇش ئارقىلىق نارازىلىقلارنى يوقىتىشى مۇمكىن ئەمما ئۇنىڭ قىلغانلىرى چېكىگە يەتتى ئۇ ھەممە ئادەمنى تۈرمىگە سولىيالمايدۇ ئۆزىنىڭ خاتالىقلىرىنى ئاي يىللاپ چەكسىز داۋاملاشتۇرالمايدۇ ھەقىقىي كرىزىس تېخى ئۇنىڭغا كۆرۈنمىدى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم يېقىندا يىغىن ئېچىپ خىتاي ئۆلكىلىرىدىن ئۇيغۇر رايونىغا كېلىدىغان ئىختىساسلىقلار ۋە شىنجاڭغا ياردەم كادىرلار قوشۇنى جىددىي رەۋىشتە كۆپەيتىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن خىتاي باشقۇرۇشىدىكى شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئون تۆتىنچى سېنتەبىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بۇ يىل ئون مىليارد يۈەنلىك ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش فوندى تەسىس قىلغان بولۇپ بۇ مەبلەغ خىتاي ئۆلكىلىرىدىن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا يەنىمۇ كۆپ ئىختىساسلىقلار ۋە شىنجاڭغا ياردەم كادىرلار قوشۇنىنى يۆتكەپ كېلىشنى نىشان قىلغان ئىكەن ئۇيغۇر ۋەزىيىتىگە يېقىندىن دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقان خەلقئارادىكى كۆزەتكۈچىلەر ۋە مۇتەخەسسىسلەر بۇ ھەقتە جىددىي ئىنكاس قايتۇردى تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتىكى ئانالىز پروگراممىسىدا بولسۇن.
خىتاي ئىقتىسادىدا ئېغىر چېكىنىش بولۇۋاتقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلۈۋاتقان بىر پەيتتە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئون مىليارد يۈەن خەلق پۇلى ئاجرىتىپ، خىتاي ئۆلكىلىرىدىن ئۇيغۇر رايونىغا ئاتالمىش ئىختىساسلىقلار ۋە شىنجاڭغا ياردەم كادىرلىرىنى يەنىمۇ كۆپلەپ يۆتكىمەكچى بولغانلىقى ئۇيغۇر ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا. خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدىن شىنجاڭ گېزىتىدە ئون تۆتىنچى سېنتەبىر كۈنى ئىختىساسلىقلارنى قوللاشنى كۈچەيتىپ، خىتايچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ شىنجاڭ ئەمەلىيىتىنى پۇختا قەدەملەر بىلەن ئىلگىرى سۈرەيلى سەرلەۋھىلىك ئوبزور ماقالىسى ئېلان قىلىنغان. مەزكۇر ماقالىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم بۇ يىل ئون مىليارد يۈەنلىك ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش فوندى تەسىس قىلغان بولۇپ، بۇ مەبلەغ خىتاي ئۆلكىلىرىدىن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا يەنىمۇ كۆپ ئىختىساسلىقلار ۋە شىنجاڭغا ياردەم كادىرلىرىنى يۆتكەپ كېلىشنى نىشان قىلغان ئىكەن. شىنجاڭ گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان بۇ ئوبزور ماقالىسىدە ئىختىساسلىقلار قوشۇنىنى كۈچەيتىش خىزمىتىنىڭ مۇھىملىقى تەكىتلىنىپ، مەيلى يېزىلارنى گۈللەندۈرۈشنى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈش ياكى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش خىزمىتىنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە بولسۇن، بىز ئىختىساسلىقلارغا ئىلگىرىكى ھەرقانداق ۋاقىت، تىكىدىن بەكرەك ئېھتىياجلىق دېيىلگەن. ئۇنداقتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئون مىليارد يۈەنلىك ئىختىساسلىقلارنى يېتىلدۈرۈش فوندى تەسىس قىلىپ، ئۇيغۇر دىيارىدا ئاتالمىش ئىختىساسلىقلار ۋە شىنجاڭغا ياردەم كادىرلىرىنى كۆپەيتىشتىكى ھەقىقىي مەقسىتى نېمە؟ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ سىياسەتنى يەنىمۇ كۈچەيتىشى ئۇيغۇر رايونى ۋەزىيىتىگە يەنە قانداق يامان ئاقىۋەتلەرنى ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن؟ نيۇ يوركتا ياشايدىغان تۇڭگان مۇستەقىل ئانالىزچى ماجيۇ ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاخىرقى مەقسىتى ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇپ يوقىتىش ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
ئۇنىڭ ئاخىرقى مەقسىتى بۇ زېمىننى خىتايلاشتۇرۇش، بۇ زېمىننىڭ ئۆزىگە خاس يەرلىك ئالاھىدىلىكىنى پۈتۈنلەي يوقىتىپ، ئۇنى خىتاينىڭ ئاتالمىش جۇڭخۇا مەدەنىيەت چەمبىرىكىنىڭ بىر قىسمىغا ئايلاندۇرۇش.

ھازىر خىتاي ئىقتىسادىدا ۋە مالىيەسىدە ئېغىر قىيىنچىلىق بولۇۋاتقان بىر مەزگىلدە، نۇرغۇنلىغان مەبلەغنى بۇ ساھەگە ئاجرىتىشى ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى، ھەتتا نۇرغۇنلىغان خىتاي خەلقىنىڭ خىتاي مىللەتچىلىكى نۇقتىسىدىن چوڭ خىتاي بىرلىكى ۋە خىتاينىڭ كېڭەيمىچىلىك سىياسىتىنى قوللايدىغان جەمئىيەت كەيپىياتىنى كۆرسىتىدۇ.
ماجيۇ ئەپەندى يەنە شى جىنپىڭ يېقىندا جەنۇبىي ئافرىقا زىيارىتىدىن كېيىنكى ئۈرۈمچى زىيارىتىدە شىنجاڭ ئىستراتېگىيەسىنى قايتا تەكىتلىگەنلىكىنى تىلغا ئالدى. ئۇ ئون مىليارد يۈەنلىك ئىختىساسلىقلارنى يېتىلدۈرۈش فوندىنىڭ تەسىس قىلىنىشى شى جىنپىڭنىڭ شۇ قېتىمقى زىيارىتىدە رايوننى خىتايلاشتۇرۇشنى تېزلىتىش ھەققىدە بەرگەن يوليورۇقىنىڭ بىۋاسىتە نەتىجىسى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ماجيۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى.
شى جىنپىڭ ئالدىنقى مەزگىلدە جەنۇبىي ئافرىقىدىن خىتايغا قايتىپ كەلگەندىكىن، ئۇنىڭ بىرىنچى بېكىتى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۈرۈمچى شەھىرى بولدى. ئۇ بۇ رايوندىكى سىياسەت ھەققىدە يەنە بىر قاتار يېڭى يوليورۇقلارنى بەردى. شى جىنپىڭ تەستىقلىغان بۇ مەبلەغنىڭ يېتىپ كېلىشى بىلەن، ئۇلار يولغا قويغان بۇ تۈرلەردىن بىز ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ساقلىنىپ قالغان ئاخىرقى تۇپراقلىرى ۋە ئۆز مەدەنىيەت كىملىكىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان ئۇيغۇرلارنى خىتايغا ئوخشاش بۇ فاشىستىك دۆلەتنىڭ ئۆزىنىڭ سىياسىي نىشانى قىلىۋاتقىنىنى كۆرەلەيمىز، دېدى.
ئامېرىكىدىكى خىتاي ۋەزىيىتى ئانالىزچىلىرىدىن چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تەكلىپلىك پىروفېسسورى، كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتى تېڭ بياۋ ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلدى. ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، شىنجاڭغا ياردەم نامىدا ئۇيغۇر رايونىغا ئەۋەتىلىدىغان خىتاي كادىرلىرىنىڭ جىددىي كۆپەيتىلىشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رايوننى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان نازارەت سىستېمىسىنىڭ تېخىمۇ كۈچىيىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدىكەن. تېڭ بياۋ مۇنداق دېدى.

ئىختىساسلىقلار پىلانى بۇنىڭ بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ قارايمەن. شىنجاڭ گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان ئوبزور ماقالىسىدە يەنە، خىتاي ئۆلكىلىرىدىن شىنجاڭغا ياردەم نامىدا يۆتكەپ كېلىنىدىغان ئاتالمىش خىتاي ئىختىساسلىقلار ۋە كادىرلار قوشۇنىنىڭ گۇرۇپپىلاشقان ھالدا يۆتكەپ كېلىنىدىغانلىقى، ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، ناھىيە ۋە يېزىدىن ئىبارەت ئۈچ دەرىجىلىك ئاساسىي قاتلام پارتكوملاردا بىرىنچى قول رەھبەرلىك، ۋەزىپىسىگە قويۇلىدىغانلىقى، شۇنداقلا ئۇيغۇر رايونىدا پارتىيەنىڭ سۆزىنى ئاڭلايدىغان ۋە پارتىيەگە سادىق كادىرلار قوشۇنى بەرپا قىلىدىغانلىقى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن. تېڭ بياۋ ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مەزكۇر ماقالىدە تەكىتلەنگەن كومپارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش پىرىنسىپى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ھۆكۈمەت كادىرلىرىغا ۋە خىتاي خەلقىگە ئىزچىل تەكىتلەپ كېلىۋاتقان كونا تەشۋىقات ئەنئەنىلىرى ئىكەن. تېڭ بياۋ ئەپەندى خىتاي تاراتقۇلىرىدا تىلغا ئېلىنىۋاتقان ئاتالمىش شىنجاڭنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، شىنجاڭغا ياردەم دېگەنلەرنىڭ ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تالان تاراج سىياسىتى ۋە رايوندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ پەردازلىنىشى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.

چۈنكى ئۇنىڭ بۇ يەردە تەكىتلەۋاتقان مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش دېگىنىنىڭ ئۆزىلا ئۇنىڭ خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت كىملىكىنى يوقىتىش شۇڭا ئۇ ھازىر مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش ۋەتەننى سۆيۈش شى جىنپىڭ ئىدىيىسى دېگەنلەر ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت كىملىكى دىنىي ئېتىقادى ۋە مىللەت كىملىكىنى يوقىتىش مەقسىتىگە يەتمەكچى ھالبۇكى بۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا دەل مۇشۇ خىلدىكى ئاتالمىش ئىختىساسلىقلار ۋە شىنجاڭغا ياردەم كادىرلىرى نامىدا تېخىمۇ كۆپ خىتاي كۆچمەنلىرىنى يۆتكەپ كېلىپ ئۇيغۇرلار زېمىنىنى خىتايلاشتۇرۇپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز زېمىنىدىكى نوپۇسىنى ئازايتماقتا ئۇنىڭ شىنجاڭ ئىستراتېگىيىسىنىڭ ماھىيىتىمۇ ئەنە شۇ پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.

نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىنى خىتاي ئەرلىرى بىلەن نىكاھلىنىشقا رىغبەتلەندۈرۈش ھەتتا زورلاش ۋاسىتىلىرىنى قوللىنىشى جىددىي دىققەت قوزغاۋاتقان مەسىلىلەرنىڭ بىرىدۇر مانجۇ ئىستېلاسىدىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بەرگەن مانجۇ ۋە خىتاي باسقۇنچىلىرىغا قارشى قوراللىق كۈرەشلەرگە ئوت پىلتىسى بولغان ۋەقەلەرنىڭ كۆپ قىسمى دەل ئىسلام دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئۇيغۇر قىز ئاياللىرىنىڭ مانجۇ ۋە خىتايلارغا مەجبۇرىي تويلاشتۇرۇلۇشىغا بولغان نارازىلىقلار سەۋەبىدىن كېلىپ چىققانىدى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئالتىنچى يىلى ئىككىنچى سېنتەبىر كۈنى يەنى ئىلى ئىنقىلابچىلىرى بىلەن گومىنداڭ مەركىزىي ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىسىدا ئون بىر بىتىم ئىمزالانغاندىن كېيىن ئەينى چاغدىكى شىنجاڭ ئۆلكىلىك بىرلەشمە ھۆكۈمىتىنىڭ رەئىسى جاڭ جىجۇڭ ئىمزاسىدا قەشقەر شىنجاڭ گېزىتىدە ئىسلام دىنىدىكىلەر بىلەن غەيرىي دىندىكىلەرنىڭ نىكاھلانماسلىقى توغرىلىق ھۆكۈمەت بۇيرۇقى ئېلان قىلىنغانىدى تۆۋەندە دىققىتىڭلار رادىئومىز ئوبزورچىسى نەۋباھارنىڭ ئەينى چاغدا بۇ بۇيرۇقنىڭ چىقىرىلىشىغا سەۋەب بولغان تارىخىي ئامىللار ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە ئۇيغۇر قىز ئاياللىرىنى خىتايلار بىلەن نىكاھلىنىشقا مەجبۇرلىشىنىڭ ئارقىسىغا يوشۇرۇنغان مەقسىتى ھەققىدە يېزىلغان ئوبزور ماقالىسىدە بولسۇن ئەسكەرتىش ئوبزوردىكى كۆز قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ رادىئومىزنىڭ مەيدانىغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ ئەسىر ھالقىغان ئىزتىراپ ئۇيغۇر ئاياللىرى نىشان قىلىنغان قىلتاقلار ھازىر ئۇيغۇر ئېلىدە خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تەرغىب قىلىنىۋاتقان، رىغبەتلەندۈرۈلۈۋاتقان ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ خىتاي ئەرلەر بىلەن توي قىلىشى مەسىلىسى ۋە بۇنىڭ سىياسىي، ئىجتىمائىي ئارقا كۆرۈنۈشى ھەققىدە توختىلىشتىن بۇرۇن، بىز ئۆتمۈشكە نەزەر سالايلى. شىۋېتسىيە ئارخىپلىرىدا ساقلىنىۋاتقان قەشقەر شىنجاڭ گېزىتىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئالتىنچى يىلى ئىككىنچى سېنتەبىر كۈنىدىكى سانىدا، غەربىي شىمال شتابى ۋە ئۆلكىلىك ھۆكۈمەت رەئىسى جاڭ جىجۇڭ ئىمزاسىدا ئىسلام دىنىدىكىلەر بىلەن غەيرىي دىندىكىلەرنىڭ نىكاھلانماسلىقى توغرىلىق ھۆكۈمەت بۇيرۇقى ئېلان قىلىنغان بۇ گېزىت بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىنچى يىللاردىن باشلاپ خىتاي كومپارتىيەسى ھاكىمىيەت ئورنىغا چىققاندىن كېيىن قەشقەر گېزىتىگە ئۆزگەرتىلگەن كېيىنچە گېزىتنىڭ بۇرۇن نەشر قىلىنغان بارلىق سانلىرى كۆيدۈرۈۋېتىلگەنلىكى مەلۇم مەزكۇر بۇيرۇق ھەققىدە ئىلگىرى جاڭ جىجۇڭنىڭ ئەسلىمىسى ۋە ئۇنىڭ زامانداشلىرىدىن بولغان يازغۇچى پولات قادىرىنىڭ ئەسلىمىلىرىدىمۇ بۇ تېما توغرىسىدا بايانلار مەۋجۇت جاڭ جىجۇڭ ئەينى ۋاقىتتا ئاتالمىش تىنچلىق بېتىمىدىن كېيىن خىتاي گومىنداڭ مەركىزىي ھۆكۈمىتى رەئىسى جاڭ كەيشى تەرىپىدىن يېڭىدىن قۇرۇلغان شىنجاڭ ئۆلكىلىك بىرلەشمە ھۆكۈمەتنىڭ رەئىسى قىلىپ تەيىنلەنگەن كىشى ئىدى تارىخچىلار جاڭ جىجۇڭنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ھاكىمىيەت يۈرگۈزگەن مەزگىللىرىدە نىسپىي يۇمشاق سىياسەت يۈرگۈزگەنلىكىنى قەيت قىلىدۇ. تەيۋەن ئارخىپلىرىدا ئاشكارىلانغان گومىنداڭ ھۆججەتلىرى ۋە باشقا تارىخىي بايانلارغا قارىغاندا، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى مەسىلىسى جاڭ جىجۇڭنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىشتىكى تۆت شوئارىنىڭ بىرى ئىدى. جاڭ جىجۇڭ بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا يەرلىك مىللەتلەرنى قاتناشتۇرۇش ۋە ئەركىن سايلامنى يولغا قويۇش، يەرلىكتىن ئېلىنىدىغان باجلارنى كېمەيتىش، خىتاي تىلى بىلەن يەرلىك تىلنى تەڭ قوللىنىش، ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئۆز تىلىدا ئوقۇتۇش ۋە مەدەنىيەت سەنئەت تەشۋىقاتىنى كۈچەيتىش قاتارلىق بىر قىسىم سىياسەتلەرنى يولغا قويۇش توغرىسىدا چاقىرىق قىلغان. قەشقەر شىنجاڭ گېزىتىگە بېسىلغان خەۋەردە خىتاي ئوفىتسېرلىرى ئەسكەرلىرى مەمۇرلىرى ۋە پۇقرالىرىنىڭ مۇسۇلمان خانىم قىزلار بىلەن تويلىشىشى ھۆكۈمەت تەرەپتىن مەنئى قىلىنغانلىقى توغرىلىق بۇيرۇق چۈشۈرۈلگەنلىكى ئېلان قىلىنغان مەزكۇر بۇيرۇقتا يەنە خەلقنىڭ تۇرمۇش ئادىتى ۋە دىنىي ئېتىقادى ئوخشىماسلىق سەۋەبىدىن جەمئىيەتتە مالىمانچىلىق ۋە ئۆچمەنلىك پەيدا بولۇشىنى توسۇش ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئىسلام دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان مۇسۇلمان مىللەتلەرنىڭ دىنىي ئەقىدىسىگە ھۆرمەت قىلغان ئاساستا مەزكۇر ئۇقتۇرۇشنى چىقارغانلىقى تەكىتلەنگەن ئۇنداقتا جاڭ جىجۇڭنىڭ يولغا قويغان يۇمشاق سىياسەتلىرى ئۇيغۇر قازاق قاتارلىق مۇسۇلمان مىللەتلەرنىڭ دىنىي ئەركىنلىكى مىللىي باراۋەرلىكى ۋە مەدەنىيەت تەرەققىياتىنى ھەقىقىي تۈردە كاپالەتكە ئىگە قىلغانمۇ بۇ سوئالغا جاۋاب بېرىش ئۈچۈن تارىخنىڭ گۇۋاھچىلىرى بولغان بىر قىسىم شەخسلەرنىڭ ئەسلىمىلىرى ئارخىپلار مەتبۇئات ئەسەرلىرى ۋە تارىخچىلارنىڭ مۇلاھىزىلىرىگە تايىنىشقا توغرا كېلىدۇ تارىخچىلارنىڭ بۇ ھەقتىكى تەھلىللىرىمۇ بىر بىرىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ تارىخچى ئاندرېۋ د ۋ فوربېس ئۇيغۇر ئېلىنىڭ سىياسىي تارىخى ھەققىدە يازغان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى خىتاي مىلىتارىستلىرى ۋە مۇسۇلمانلار ناملىق كىتابىدا بىرلەشمە ھۆكۈمەت قۇرۇلغاندىن كېيىن جاڭجىجۇڭنىڭ مىللەتلەر مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن بىر قاتار چارىلەرنى يولغا قويۇشى شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتىدىكى داۋالغۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، مۇسۇلمانلارنىڭ قەلبىنى ئۇتۇش ئارقىلىق ئۇلارنىڭ مەركىزىي ھۆكۈمەتكە بولغان بېقىندىلىقىنى قولغا كەلتۈرۈپ، شەرقىي تۈركىستاننى مەڭگۈلۈك باشقۇرۇش نىيىتىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىدى، دەپ ئىزاھلايدۇ. مۇسۇلمانلار بىلەن خىتايلارنىڭ نىكاھلىنىشىنى چەكلەش مەسىلىسى ئۈستىدە فوربېسنىڭ تەھلىل قىلىشىچە، جاڭجىجۇڭ ئەينى ۋاقىتتىكى مۇسۇلمانلار ئارىسىدىكى رادىكال كۈچلەرنى ئۆزىگە مايىل قىلىش بىلەن بىرگە، جەمئىيەتتە تار مىللەتچى كۈچلەرنىڭ باش كۆتۈرۈشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ ئۆزىگە قارشى چىقىش ئېھتىمالى بولغان بارلىق كۈچلەرنى تىزگىنلەپ ۋەزىيەتنى تىنچ ھالەتتە ساقلاپ قالماقچى بولغان ئۇيغۇر تارىخچىسى نەبىجان تۇرسۇن ئۇيغۇر ئومۇمىي تارىخىنىڭ توققۇزىنچى تومىدا جاڭجىجۇڭنىڭ مىللەتلەر سىياسىتىنىڭ ماھىيىتىگە تۆۋەندىكىچە ئېنىقلىما بەرگەن جاڭجىجۇڭ شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى يەنى ئىلى تەرەپكە يول قويۇش ۋە ئۇيغۇرلارغا كۆپلەپ مەركەزنىڭ ياخشى تەرەپلىرىنى تەشۋىق قىلىپ خەلقنىڭ بىر قىسىم تەلەپلىرىنى ئورۇنداش ئارقىلىق بىرلەشمە ھۆكۈمەتنىڭ تىنچلىقى ۋە بىرلىكىنى بىر مەزگىل ساقلاپ تۇرغان بۇ ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى ھېچقانداق مۇستەقىللىق ھەرىكەتلىرى بولمايدىغان خىتاي ھاكىمىيىتى تېخىمۇ مۇستەھكەملەنگەن ھەتتا ئاخىرىدا شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ باشقۇرۇشىدا بولغان ئازاد ئۈچ ۋىلايەتنىمۇ ئۆز چاڭگىلى ئاستىغا ئالىدىغان ۋەزىيەت ياراتماقچى بولغان لېكىن ئۇنىڭ بۇ ئۇرۇنۇشلىرى ئەخمەتجان قاسىمى قاتارلىق شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابى رەھبەرلىرى بىلەن بولغان كەسكىن سىياسىي كۈرەشتە مەغلۇپ قىلىنغان دوكتور نەبىجان تۇرسۇننىڭ ئۇيغۇر ئومۇمىي تارىخىنىڭ توققۇزىنچى تومىدا يەنە بايان قىلىنىشىچە خىتاي ھەربىي ۋە مەمۇرلىرىنىڭ مۇسۇلمان ئاياللىرىغا مەجبۇرىي ئۆيلىنىش ئەھۋاللىرى خەلقنىڭ غەزىپىنى قوزغىغان بولۇپ ئەخمەتجان قاسىمى قاتارلىق ئۇيغۇر رەھبەرلىرى بۇنداق قىلمىشنى قاتتىق چەكلەشنى تەلەپ قىلىپ ئاخىرى جاڭجىجۇڭ قاتارلىقلارنى بۇنى قوبۇل قىلىپ مەزكۇر بۇيرۇقنى ئېلان قىلىشقا مەجبۇر قىلغانىدى ھازىر دۇنيادا چەكلىك ساندا ساقلىنىپ قالغان يەنە بىر تارىخىي مەنبە قەشقەردە نەشر قىلىنغان ئاڭ گېزىتىدە ئەينى ۋاقىتتا مۇسۇلمان خانىم قىزلىرىنىڭ مۇسۇلمان بولمىغان كىشىلەر بىلەن نىكاھلىنىشىنىڭ چەكلىنىش سىياسىتى ھەققىدە خەلقنىڭ يۈرەك سۆزلىرى بايان قىلىنغان بىر پارچە ئوبزور ماقالىسى ئېلان قىلىنغان مەزكۇر ماقالىدە مۇنداق يىغىنچاقلانغان. بۇ سۆزنىڭ ئۆزىدىنلا مەسىلە مەۋجۇت. ئەسلى مەسىلە، نېمە ئۈچۈن ياتلار مۇسۇلمان قىز-ئاياللىرىنى ئەمرىگە ئېلىشقا ئىمكانىيەت تاپالىدى؟ قىز-ئاياللارمۇ غەيرىي دىندىكىلەر بىلەن نىكاھلاندى، بۇنىڭ سەۋەبى نېمە؟ بىرىنچىدىن، ئىقتىسادىي قىيىنچىلىق، ئىككىنچىدىن، تەربىيەدىن مەھرۇملۇق. ئامالسىز ھالدا خىتايلارغا ياتلىق بولغان قىزلارنىڭ تېگىنى سۈرۈشتۈرسەك، ھەممىسىنىڭلا ئائىلىسىنىڭ ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقى تۈپەيلىدىن مۇشۇ ھالغا چۈشۈپ قالغانلىقىدىن زارلانغانلىقىنى كۆرىمىز. يەنە بىرى ئوقۇپ بىلىم ئالغانلارنىڭ ئىچىدە خىتايلارغا ياتلىق بولغانلار يوق دېيەرلىك. شۇڭا مۇشۇ ئىككى سەۋەب ھەمشىرىلىرىمىزنىڭ ئار نومۇسىنى يوقىتىپ، ياتلارنىڭ بىزنى ئاياق ئاستى قىلىشىغا سەۋەبچى بولغان ئامىللاردۇر. شۇڭا بۇ مەسىلىنى ئىجتىمائىي تەرەپتىن ھەل قىلىشقا ھۆكۈمەت ۋە جەمئىيەت كۈچ چىقىرىشى لازىم. كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، جاڭ كەيشى ھۆكۈمىتى ھەرگىزمۇ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ھەقىقىي دېموكراتىيەگە ئېرىشىشىنى ياكى ئۇلارنىڭ دىنىي، مەدەنىيەت ۋە تىل جەھەتتىكى ھوقۇقلىرىنىڭ تولۇق ئىشقا ئاشۇرۇلۇشىنى خالىمايتتى. ئۇلار پەقەت ئۇيغۇر، قازاق قاتارلىق تۈركىي مىللەتلەرنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈن خۇددى كۆندۈرۈلگەن ئاتتەك خىزمەت قىلىشىنى، ھەر زامان ئاتنىڭ چۇلۋۇرىنى ئۆز قولىدا تۇتۇپ تۇرۇشنى ئۈمىد قىلاتتى. لېكىن خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھاكىمىيەت بېشىغا چىققاندىن كېيىن جاڭ جىجۇڭ يولغا قويۇشقا مەجبۇر بولغان خىتايلار بىلەن تۈرك مىللەتلىرىنىڭ نىكاھلىنىشىنى چەكلەش بۇيرۇقى ئەمەلدىن قالدۇرۇلدى. خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە دەرھال چاپان ئالماشتۇرۇپ، خىتايلار بىلەن يەرلىك مىللەتلەرنىڭ ئۆزئارا تويلىشىشى تەشەببۇس قىلىنىدىغان ۋەزىيەت شەكىللەندۈردى. ھالبۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ جەھەتتە ئۇيغۇرلارنى بويسۇندۇرۇشى ئانچە ئاسانغا توختىمايدۇ. ئۇيغۇر خەلقى تارىخنىڭ بوران چاپقۇنلىرى جەريانىدا ياۋلارغا باش ئەگمەستىن ئۆزىنىڭ مىللىي غۇرۇرى ۋە شان شۆھرىتىنى قوغداش ئۈچۈن تىرىشىپ كەلگەن. خىتايلار بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ تويلىشىش نىسبىتى ھەققىدىكى ستاتىستىكىلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلغىچە ئۇيغۇر رايونىدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەر بىلەن خىتايلارنىڭ تويلىشىش نىسبىتى ئىچىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى ئەڭ تۆۋەن سەۋىيەدە بولغان. ئىنسان ھوقۇقى تەشكىلاتلىرىنىڭ دوكلاتلىرىغا قارىغاندا، ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىللىرىدىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى مالىيە، مائارىپ، ۋە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش سىياسەتلىرىنىڭ مەزمۇنىغا خىتايلار بىلەن تويلىشىش شەرتىنى كىرگۈزۈپ ئۇيغۇر قىز ئاياللىرىنى خىتايلار بىلەن تويلىشىشقا رىغبەتلەندۈرگەن مەجبۇر قىلىش ۋاسىتىلىرىنى قوللانغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئىلگىرى كېيىن بولۇپ ئۇيغۇر ئەرلىرىنى لاگېرغا سولاش قوشماق تۇغقان سىياسىتى ياش قىزلارنى خىتاي ئۆلكىلىرىگە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇيغۇر ئېلىگە كۆپلەپ خىتاي ئەر كۆچمەنلىرىنى يەرلەشتۈرۈش قاتارلىق تۈرلۈك تۈمەن چارە ۋە قانۇن نىزاملارنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ ئۇيغۇر قىز ئاياللىرىنى خىتايلارغا ياتلىق بولۇپ خىتاي ئەرلەر بىلەن ئائىلە قۇرۇش قىلتىقىغا چۈشۈرمەكچى بولدى خىتاي ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئوبرازى شەرەنداز ۋە جەلپكار ناخشا ئۇسسۇلغا ماھىر قىلىپ يارىتىلغان شۇنداقلا ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئوبرازى ئارىلاپ زاۋۇت كارخانىلاردا خىزمەت قىلىۋاتقان ياكى بىلىم يۇرتلىرىدا ئوقۇۋاتقان ھالەتتىمۇ كۆزگە چېلىقىدۇ ئەمما خىتاي ئاياللىرىنىڭ ئەزەلدىن بۇ خىل قىياپەتلەردە تەسۋىرلەنگەنلىكىنى ئۇچراتقىلى بولمايدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىنى تەشۋىقات ئوبيېكتى قىلىشىنىڭ سەۋەبى نېمە؟ ھەتتا يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ خىتايلار بىلەن توي قىلىۋاتقان مۇراسىملىرى، خىتاي ئەرلىرىنىڭ شىنجاڭغا كەلسە ئۇيغۇر قىزلىرى بىلەن توي قىلالايدىغانلىقىغا ئائىت تەشۋىقات فىلىملىرى ۋە باشقىلارمۇ كۆپەيگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئەزەلدىن ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرگە قارىتا مەدەنىيلەشتۈرۈش قۇرۇلۇشى ئېلىپ بېرىپ، ئۇلارنى تەرەققىيات يولىغا باشلىدۇق، دەپ قارايدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىنى بويسۇندۇرۇشنى نىشان قىلغان بۇ خىل مەدەنىيلەشتۈرۈش قۇرۇلۇشى، ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا، ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنىڭ بىر پارچىسى، دەپ قاراشقا بولىدۇ. چۈنكى ئاياللار جەمئىيەتنىڭ ئەڭ كىچىك ھۈجەيرىسى بولغان ئائىلىنىڭ قۇرۇلۇشىدىكى ۋە پەرزەنت يېتىشتۈرۈشتىكى يادرو بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا ئانىلارنىڭ مىللەتنىڭ ئانىلىرى دەپ تەرىپلىنىشى بىكارغا ئەمەس. كەلگۈسىدە ئانا بولغۇچى ئۇيغۇر قىز ئاياللىرى خىتايلار بىلەن تويلاشقاندا ئۇيغۇرلارغا خاس بولغان ئېتنىك ۋە مىللىي كىملىكىنى يوقاتقان بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئورۇندالغان بولىدۇ ئومۇمەن ئېيتقاندا يېقىنقى بىر ئەسىرلىك تارىخىي ئۆزگىرىشلەر جەريانىدا خىتاي ھاكىمىيىتى تۈرلۈك ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ ئۇيغۇرلارنىڭ نەسلىنى شالغۇتلاشتۇرۇش مىللىي كىملىكىنى يوقىتىشقا ئۇرۇنۇش ھەرىكەتلىرىدىن توختاپ قالغىنى يوق ئۇيغۇرلارغا نىسبەتەن ئۇيغۇرلار بىلەن خىتايلارنىڭ تويلىشىش مەسىلىسى سىياسىي تاجاۋۇز ۋە مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىقتىن باشقا يەنە ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي جەھەتلەردىنمۇ بىر قاتار ھاقارەت خاراكتېرلىك زەربىلەرگە ئۇچراشتەك ئازابلىق قىسمەتلەردىن دېرەك بېرىدۇ. مەلۇم مەنىدىن ئالغاندا، ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايلار بىلەن توي قىلىش مەسىلىسى ئۇلارنىڭ ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي، ھەتتا سىياسىي ئورنىنى بەلگىلەيدىغان ھالقىلىق ئامىل بولۇپ قالماقتا. ئۇيغۇر ئاياللىرى مىسلى كۆرۈلمىگەن خىرىس ۋە قىسمەتلەرگە دۇچ كەلمەكتە. مۈشكۈلاتلار ۋە ئىزتىراپلار ئۇيغۇر ئاياللىرىنى ئېغىر ھالسىراتماقتا.
ئاقساراينىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىك مەسلىھەتچىسى جېك ساللىۋان بىلەن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىنىڭ مالتادىكى قىسقىغىنە يۈزتۇرانا ئۇچرىشىشى ھەرقايسى ئاخبارات ساھەسىنىڭ زور دىققىتىنى قوزغىدى.

ئون ئالتىنچى ۋە ئون يەتتىنچى سېنتەبىر كۈنلىرى مالتادا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېننىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىك مەسلىھەتچىسى جېك ساللىۋان بىلەن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى ئوتتۇرىسىدا ئون سائەت داۋام قىلغان يېپىق شەكىللىك ئۇزۇن سۆھبەت شۇ كۈننىڭ ئۆزىدىلا ھەرقايسى ئاخبارات ساھەسىنىڭ باش خەۋەر تىزىملىكىدىن ئورۇن ئالدى. بولۇپمۇ ئامېرىكا خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى ھەمكارلىق ۋە دوستلۇق مۇناسىۋىتى ئەمدى يېقىن كەلگۈسىدە ئەسلىگە كەلمەيدۇ دەپ قارىلىۋاتقان.

ئاقساراينىڭ بۇ ھەقتىكى باياناتىدا، ئىككى تەرەپ كەڭ كۇشادە ھالدا مۇھىم مەسىلىلەردە ئىجابىي يوسۇندا مۇزاكىرىلەشتى دېيىلگەن بولۇپ، بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىشنىڭ ماھىيەتتە ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن بىلەن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بالى ئارىلىدىكى ئۇچرىشىشى ئاساسىدا ۋۇجۇدقا چىققان يەنە بىر ئىجابىي قەدەم ئىكەنلىكى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن. باياناتتا ئېيتىلىشىچە، ئىككى تەرەپ ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىدىكى ئاچقۇچلۇق مەسىلىلەر، دۇنياۋى خەۋپسىزلىك مەسىلىلىرى، ئۇكرائىنا ئۇرۇشى، تەيۋەن بوغۇزى قاتارلىق تېمىلار بويىچە سۆزلەشكەن. بولۇپمۇ ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى تەيۋەن بوغۇزىدىكى تىنچلىق ۋە مۇقىملىقنىڭ مۇھىملىقىغا دىققەت قىلىدۇ دېگەن قۇرلار بۇ قېتىمقى سۆھبەتتە تەيۋەن ئارىلىنى چۆرىدىگەن مەسىلىلەرنىڭ ئەڭ مەركىزىي تېمىلاردىن بولغانلىقىنى ئىشارە قىلىدۇ. شۇ سەۋەبتىنمۇ جېك ساللىۋان خىتاي تەرەپنى ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا رۇسىيەگە ياردەم بەرمەسلىككە چاقىرغان. دەرۋەقە، ئەل جەزىرەنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە، سۆھبەتتە ۋاڭ يى ئالاھىدە قىلىپ، تەيۋەن مەسىلىسىنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈن قىزىل سىزىق ئىكەنلىكىنى، ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىنىڭ بۇ سىزىقتىن ھالقىشىغا بولمايدىغانلىقىنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلىگەن. ئەمما بايدېن ھۆكۈمىتى ئاللىقاچان ئېنىق قىلىپ، ناۋادا تەيۋەن ھەربىي ھۇجۇمغا ئۇچرىسا، ئامېرىكا بۇ جايغا ھەربىي قوشۇن ئەۋەتىدۇ، دەپ ئىپادە بىلدۈرۈپ بولغان. سىياسىيون گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە، نۆۋەتتە ئامېرىكا رەھبەرلىك قاتلىمىدىكى بىر قىسىم سىياسىيونلارنىڭ، جۈملىدىن تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونىي بلىنكېن، مالىيە مىنىستىرى جەنېت يەللىن، سودا مىنىستىرى جىنا رايماندو، ئالاھىدە ئەلچى جون كېررى قاتارلىقلارنىڭ بىرىنىڭ ئارقىدىن بىرىنىڭ خىتايغا بېرىشى كىشىلەردە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەشەببۇسكارلىق بىلەن خىتايغا يېقىنلىشىۋاتىدۇ دېگەن قاراشنى پەيدا قىلىشقا باشلىغان. ئەمەلىيەتتە بولسا، خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى ئۇلارنىڭ ئامېرىكا بىلەن سۆھبەتلىشىشكە تېخىمۇ بەكرەك موھتاج ئىكەنلىكىنى يوشۇرۇپ قالالمىغان. بولۇپمۇ خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ساھەدىكى چېكىنىشى، ھاكىمىيەتنىڭ ئىچكى قىسمىدا كۆرۈلۈۋاتقان مۇقىمسىزلىق ۋە لىڭشىپ قالغان ئىقتىسادىي ئاساس ئۇلارنىمۇ ئوبدانلا ھورىدىن چۈشۈشكە مەجبۇر قىلغان. مالتا سۆھبىتى ھەققىدە ئەڭ دەسلەپ خەۋەر بەرگەن بلومبېرگ تورىنىڭ سىياسىي ئانالىزچىسى ستېفېن ئەنگېل بۇ ھەقتە قىلغان سۆزىدە بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىشنىڭ ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىدە قانداقتۇر بىرەر تارىخىي يېڭىلىق يارىتىش ئەمەسلىكىنى، بۇنىڭ ئەڭ چوڭ ئېھتىماللىقى جو بايدېن بىلەن شى جىنپىڭنىڭ سان فرانسىسكو شەھىرىدىكى ئۇچرىشىشىغا مۇئەييەن دەرىجىدە ھۇل سېلىش ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتتى. Those issues were obviously brought up as were Taiwan. Taiwan has been a regular sticky issue between the two countries. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كانىيى بولغان شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەرلىرىدە، ئامېرىكا خىتاي يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرىنىڭ مالتادىكى ئۇچرىشىشىدا ئىككى تەرەپ ئەمەلدارلىرىنىڭ ئاسىيا تىنچ ئوكيان مەسىلىلىرى، دېڭىز مەسىلىلىرى ۋە تاشقى ئىشلار ساھەسىدە تېخىمۇ يۇقىرى دەرىجىلىك سۆھبەتلەرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشقا كېلىشكەنلىكى ئالاھىدە يەر ئالغان. بولۇپمۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى نويابىردا سان فرانسىسكو شەھىرىدە چاقىرىلىدىغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇنبىرىدە شى جىنپىڭ بىلەن جو بايدېننىڭ ئۇچرىشىشى ھارپىسىدا بۇنداق بىر سۆھبەتنىڭ بولغانلىقى ئالقىشلانغان. ئەمما سىي ئېن ئېننىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، مالتا سۆھبىتىنىڭ ئەتىسى بۇ ئىشلاردىن ياخشى خەۋىرى بولغان ئاقساراي خادىملىرىدىن بىرى جو بايدېننىڭ شى جىنپىڭ بىلەن ئاقسارايدا ئۇچرىشىش پىلانى يوق، ئەمما ئۇلار سان فرانسىسكو شەھىرىدە كۆرۈشۈشى مۇمكىن دېگەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىشتا ئىككى تەرەپنىڭ ھەربىي ساھەسى ئوتتۇرىسىدىكى سۆھبەتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەسىلىسىنىڭ مۇزاكىرە قىلىنغانلىقىنى ئەسكەرتكەن. ئەمما ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە جېك ساللىۋان بۇ قېتىم خىتاي يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبەرلىك قاتلىمىدىكى سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭنىڭ ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇشى، مۇداپىئە مىنىستىرى لى شاڭفۇنىڭ ئىككى ھەپتىدىن بۇيان كۆرۈنمىگەنلىكى دېگەندەك مەسىلىلەرنى سۈرۈشتە قىلمىغان. ۋاڭ يىمۇ بۇ ھەقتە ھېچقانداق چۈشەندۈرۈش بەرمىگەن. بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىشنىڭ يەنە بىر يۈزى ھەققىدىكى پىكىرلەر ئىچىدە ئاكسىيوس تورىنىڭ بايانلىرى ئالاھىدە ئورۇن ئالىدۇ. ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە، بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىش بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكا خىتاي ئوتتۇرىسىدا بارغانسېرى يۇقىرىلاۋاتقان يىرىكلىكنى پەسكويغا چۈشۈرۈپ تۇرۇش تىرىشچانلىقىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ، ئىككى تەرەپ ئالىي رەھبەرلىرىنىڭ يۈزتۇرانە ئۇچرىشىشىغا ھۇل سېلىشى مۇمكىن ئىكەن. شۇنىڭدەك بۇ ئۆز نۆۋىتىدە ئىچكى مەسىلىلەردىن پۇت-قولى چۈشىلىپ قېلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈنمۇ تولىمۇ خۇشياقىدىغان بىر دەم ئېلىش نۇقتىسى بولىدىكەن. يېقىندا ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلغان فرانسىيە ئاخبارات ئاگېنتلىقى ئۈرۈمچى ساقچى ھۆججەتلىرىدە ئىسمى تىلغا ئېلىنغان ئابدۇقاھار ئەبەيدۇللانىڭ ئەھۋالىنى ئېنىقلاش ئۈچۈن ئۇنىڭ يۇرتى يەكەننىڭ ئارسلانباغ يېزا بوستان كەنتىگە بارغان ئەمما ھېچقانداق ئۇچۇرغا ئېرىشەلمىگەن يەكەندىن مۇخبىرىمىزنىڭ تېلېفونىنى قوبۇل قىلغان ئالاقىدار ساقچى خادىملىرى ئابدۇقاھارنىڭ قانۇنسىز دىنىي پائالىيەت بىلەن شۇغۇللانغان دەپ ئەيىبلىنىپ ئون بەش يىللىق كېسىلگەنلىكىنى دەلىللىدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئۈرۈمچى ساقچى ئارخىپلىرىدا ئابدۇقاھار ئەبەيدۇللانىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۇتقۇن قىلىنغاندا ئوتتۇز يەتتە ياش ئىكەنلىكى يەكەن ناھىيىسىنىڭ ئارسلانباغ يېزا بوستان كەنتىگە نوپۇسلۇق ئىكەنلىكى ۋە ئۈرۈمچىدە تىجارەت قىلىۋاتقان مەزگىلىدە تۇتقۇن قىلىنغانلىقى قەيت قىلىنغان فرانسىيە ئاخبارات ئاگېنتلىقى مۇخبىرى ئابدۇقاھارنىڭ مەھەللىسىگە بارغىنىدا يەرلىك ئاھالىلەرنىڭ ئۈركۈپ تۇرۇشى ۋە يەرلىك كادىرلارنىڭ زىيارەتنى قوپاللىق بىلەن رەت قىلىشى ھەتتا مۇخبىرلارنى مەھەللىدىن ھەيدىشى نەتىجىسىدە ئابدۇقاھار ھەققىدە ھېچقانداق ئۇچۇرغا ئېرىشەلمىگەن بىز ئابدۇقاھارنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى ھەققىدە ئۇچۇر ئېلىش ئۈچۈن يەكەن ناھىيىسىدىكى ئالاقىدار ساقچى ئورۇنلىرىغا تېلېفون قىلدۇق

يەتتىنچى كەنتنىڭكى. بۇ بىز ئۇ بانكورنى ئۇلىدى بىلەن تېلېفون نومۇرىنى يېزىپ ساقلىمايمىز. تەتقىقاتچى جېن بۇنىن تەييارلىغان لاگېر قۇربانلىرى ئۇچۇر ئامبىرىدا خاتىرىلىنىشىچە، ئۈرۈمچىدە بىر تەرەپتىن يېمەك-ئىچمەك زاۋۇتى ۋە ئۆي سايمانلىرى فابرىكىسىدا ئىشلەۋاتقان، يەنە بىر تەرەپتىن بىر مەسچىتتە ئىماملىق قىلىۋاتقان ئابدۇقاھار ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭ ئاخىرى ساقچىلار تەرىپىدىن يۇرتى يەكەنگە چاقىرتىلغان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن ئېتىبارەن ئۇنىڭ چەت ئەلدىكى دوست ۋە يۇرتداشلىرى بىلەن ئالاقىسى ئۈزۈلگەن. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان ئارسلانباغ يېزىلىق ساقچىخانا خادىمى ئابدۇقاھار ئەبەيدۇللانىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى دەلىللىدى. ھە ما ئارسلانباغ ساقچىخانىمۇ ما يەكەن ناھىيەسىنىڭ بۇ ئابدۇقاھار بۇ قانچە ياشتا شۇ تۇتۇلغان مەزگىلدە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئوتتۇز يەتتە فامىيىلىسى نېمە بۇ ئابدۇقاھارنىڭ ئابدۇقاھار ئەبەيدۇللا ئۇ تۇتقان چاغدا قەيەردىن تۇتتى ئۆيدىن ئاچىقىپ كەتتى ئازراق گەپ بار سورايدىغان دەپتىكىن تاختىدىن ئاچىقىپ كەتتى ئۇ قانداق كېچىدىمۇ تۇتۇپ ئاچىقىپ كەتكەن ۋاقتى كۈندۈزمۇ كېچە كېچە كېچىدىمۇ شۇ تۇتۇلغان چاغدا نېمە ئىش قىلىپتىكەن ئۈرۈمچىدە؟ ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە، ئابدۇقاھار دۆلەتنى پارچىلاشقا ئۇرۇنۇش گۇمانى بىلەن ئۈرۈمچىدىن چاقىرتىپ ئەكىلىنگەن ۋە بىر ئايدىن كېيىن ئۆيدىن تۇتۇپ ئەكىتىلگەن. شۇ قولغا ئالدۇق دېگەن قەغەز شۇ ئىشكاپىڭىزدا بارمۇ ھازىر ھازىر مەندە ئەمەس ئۇ قەغەز. ئۈرۈمچى ساقچى ئارخىپىدا ئابدۇقاھارنىڭ ئىسمى ئۈچ خىل كىشىلەر قاتارىدا تىلغا ئېلىنغان. مەلۇم بولۇشىچە، ئۇيغۇر رايونىدا چوڭ تۇتقۇن باشلانغان مەزگىلدە دىنىي زاتلار، چەت ئەلنى زىيارەت قىلىپ كەلگەنلەر ۋە سابىق مەھبۇسلارغا ئۈچ خىل كىشىلەر دەپ نام بېرىلىپ، چوقۇم تۇتقۇن قىلىنىشى كېرەك بولغان كىشىلەر كاتېگورىيىسىگە كىرگۈزۈلگەن. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان يەنە بىر ساقچى خادىمى ئابدۇقاھار ئەبەيدۇللانىڭ بىر مەزگىل تەكشۈرۈلگەندىن كېيىن قانۇنسىز دىنىي پائالىيەت بىلەن شۇغۇللانغان دەپ قارىلىپ ئون بەش يىللىق كېسىلگەنلىكىنى ئاشكارىلىدى بۇ ئابدۇقاھارنى ئۈرۈمچىدىن چاقىرتىپ كەلگەن ۋاقتى ئېنىق قاچان بولىدۇ نېمە ئىككى مىڭ ئون ئالتىدە توققۇزىنچى ئايدا مۇنۇ قانۇنسىز ھېلىقى دىنىي ئەسەبىيلىك تەشەببۇس قىلىنغان ئۈن-سىن فىلىمى كۆرگەن قانۇنسىز تەبلىغ ئاڭلىغان ئىشلىرى باركەن قانۇنسىز دىنىي پائالىيەت بىلەن شۇغۇللانغان دەپ يەنە بۇ خادىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئابدۇقاھارنىڭ ۋەزىپىسىز دىنىي زات بولۇشىمۇ ئۇنىڭ ئۈرۈمچىدىن چاقىرتىپ ئەكىلىنىشىگە ۋە تۇتقۇن قىلىنىشىغا سەۋەب بولغان.

ئومۇملۇق تۇرۇشى قانچە يىلغا ئاڭلىغان؟ بۇ يىل قانچە ياشلاردا بار؟ قىرىق ياشلاردا بار. ئىلگىرى قەشقەر پەيزىۋاتتىكى بىر ساقچى خادىمى تۇتقۇنلارنىڭ كۆپلۈكى سەۋەبىدىن سوت ئېچىلمايۋاتقانلىقى، پەقەت ئالدىن تەييارلانغان سوت ھۆكۈملىرىگە تۇتقۇنلارنىڭ ئىسمى تولدۇرۇلۇپ، ئائىلىلىرىگە تارقىتىلىۋاتقانلىقى ئاشكارىلانغان. فرانسىيە ئاخبارات ئاگېنتلىقىنىڭ ئابدىقاھارنىڭ چەت ئەلدىكى دوستلىرىدىن ئىگىلىشىچە، ئابدىقاھارنىڭ ئايالىمۇ بىر يىلچە لاگېردا يېتىپ چىققان.

You've been listening to Radio Free Asia.